ການຮັບຮູ້ໂດຍປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ກ່ຽວກັບການສະຖາປະນາຕົນເອງເປັນສາທາລະນະລັດຂອງສອງຂົງເຂດທີ່ຢູ່ໃນດິນແດນຂອງຢູເຄຣນນັ້ນ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດສະຖານະການທີ່ບໍ່ແ ນ່ນອນສຳລັບປະຊາຊົນຊາວຣັດເຊຍ ອັນເນື່ອງມາຈາກສົງຄາມ ແລະ ການລົງໂທດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໄດ້ກາຍເປັນເປົ້າໝາຍຂອງບັນຫາໃນອະນາຄົດ ຢູ່ບໍລິເວນຊາຍແດນຂອງຣັດເຊຍທີ່ຕິດກັບທາງທິ ດຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນ ໄດ້ມີການສຳພາດກັບສະມາຊິກບາງຄົນທີ່ເປັນພົນລະເມືອງຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍສະເໜີວ່າ ບາງຄົນມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະໄດ້ຕໍ່ສູ້ ໃນຂະນະທີ່ບາງຄົນກ່າວວ່າ ໃນເທື່ອນີ້ ເຂົາເຈົ້ າມີຄວາມຮັກຊາດໜ້ອຍກວ່າໃນຊ່ວງປີ 2014 ເມື່ອຣັດເຊຍໄດ້ຍຶດເອົາແຫຼມໄຄຣເມຍມາເປັນດິນແດນຂອງຕົນ ຈອນ ສະເປຍ ບັນຍາຍບົດລາຍງານຈາກເມືອງຣົສຕອຟ ອອນ ດອນ ໃນປະເທດຣັດເຊຍ ເຊິ່ງທິບສຸ ດາຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ຢູ່ແຄມຝັ່ງຂອງແມ່ນ້ຳດອນແມ່ນເມືອງຣົສຕອຟ ເຊິ່ງເປັນເມືອງໜຶ່ງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຢູ່ທາງທິດໃຕ້ຂອງປະເທດຣັດເຊຍ ແລະ ຫ່າງຈາກຊາຍແດນກັບ ຢູເຄຣນພຽງແຕ່ 90 ກິໂລແມັດເທົ່ານັ້ນ ຫຼາຍພັນຄົນພາກັນເດີນທາງມາໄກຈາກຂົງເຂດລູຮານສ໌ ແລະ ໂດເນັດສ໌ ເຊິ່ງໄດ້ພາກັນຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ຍ້ອນຄວາມຂັດແຍ້ງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າເດີ ນທາງມາຮອດ ຄວາມກັງວົນຕ່າງໆກໍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍວ່າ ສົງຄາມ ແລະ ຜົນທີ່ຕາມມານັ້ນ ຈະເປັນແນວໃດຕໍ່ຊີວິດຂອງພົນລະເມືອງຣັດເຊຍ ທ້າວດິມີທຣີ ໂວກ ຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເມືອງຣົສຕອຟ ອອນ ດອນ ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອເປັນພາສາຣັດເຊຍວ່າ I am worried, he says, about how this is going to affect normal people, the economy. ຂ້ອຍມີຄວາມກັງວົນວ່າສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ ມັນຈະສົ່ງຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ປະຊາຊົນຄົນທຳມະດາ ແລະ ລະບົບເສດຖະກິດ ຄ່າຂອງເງິນໂດລາຈະເພີ່ມ ຂຶ້ນອີກບໍ ຄ່າແຮງຈະຫຼຸດລົງມາບໍ ຈະມີການປະຕິບັດການທາງທະຫານຫຼືບໍ່ ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າແມ່ນຫຍັງກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນ ຜູ້ຄົນຈຳນວນຫຼາຍບໍ່ຮູ້ວ່າຄວາມຈິງແລ້ວແມ່ນຫຍັງກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນ ສຳລັບບາງຄົນ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບການເຂົ້າພົວພັນກອງກຳລັງທະຫານຂອງຣັດເຊຍ ຢູ່ໃນຄວາມຂັດແຍ້ງກັບປະເທດໃກ້ຄຽງ ຄືຢູເຄຣນນັ້ນແມ່ນສູງເກີນໄປ ພວກເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ໃນເທື່ອນີ້ແມ່ນບໍ່ຄືກັນກັບປີ 2014 ເມື່ອມີກາ ນປະກາດຮ່ວມເອົາແຫຼມໄຄຣເມຍເຂົ້າເປັນດິນແດນຂອງຣັດເຊຍນັ້ນ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກປະຊາຊົນ ປະຊາຊົນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ມີຊື່ວ່າອາດິມ ໂດຍຂໍບໍ່ໃຫ້ເປີດເຜີຍນາມສະກຸນຂອງລາວ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເ ອເປັນພາສາຣັດເຊຍວ່າ I do not support this decision. Okay, they have a conflict, but it's an internal matter. ຂ້ອຍບໍ່ສະໜັບສະໜູນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນຢູ່ວ່າພວກເຂົາມີຄວາມຂັດແຍ້ງກັນ ແຕ່ນັ້ນມັນເປັນເລື່ອງພາຍໃນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເປັນຫຍັງພ ວກເຮົາຈຶ່ງຈະຕ້ອງເຂົ້າໄປພົວພັນກັບມັນ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງໄປຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການເປັນເອກະລາດຂອງພວກເຂົາ ມັນເປັນປະເທດອື່ນ ປະໃຫ້ເຂົາແກ້ໄຂບັນຫາຂອງພວກເຂົາເອງ ແລະ ປັດຈຸບັນນີ້ ຍ້ອນການຕັ ດສິນໃຈດັ່ງກ່າວນີ້ ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ເລີຍວ່າແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນພາຍໃນອາທິດໜ້ານີ້ ສ່ວນຄົນອື່ນໆກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບການໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເຫັນວ່າຈຳເປັນ ນາງອາເລັກຊານດຣາ ຄາເຊນສໂກ ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເມືອງໂຣສຕອບ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອເປັນພາສາຣັດເຊຍວ່າ ນາງພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເສຍສະລະ ແລະຕໍ່ສູ້ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຣັດເຊຍ ໂດຍນາງໄດ້ກ່າວວ່າ My family and I fully support Vladimir Putin ຄອບຄົວຂອງຂ້ ອຍ ແລະໂຕຂ້ອຍເອງ ແມ່ນສະໜັບສະໜູນການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານປູຕິນຢ່າງເຕັມທີ່ ໃນການຮັບຮູ້ຕໍ່ສາທາລະນະລັດເຫຼົ່ານີ້ ພວກເຮົາມີຄວາມທຸກທໍລະມານຫຼາຍ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2014 ມີຄວາມເຈັບປວດຢູ່ໃນຫົວໃຈ ຂອງພວກເຮົາຫຼາຍ ມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງເລັກໆນ້ອຍໆສຳລັບພວກເຮົາ ພວກເຮົາຈະຮັບເອົາການລົງໂທດຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນ ຫຼາຍໆຄົນຢູ່ໃນພື້ນທີ່ນີ້ຂອງຣັດເຊຍ ມີຄວາມຜູກພັນທາງຄອບຄົວ ແລະສັງຄົມກັບຂົງເ ຂດລູຮານສ໌ ແລະໂດເນັດສ໌ ແລະເຖິງແມ່ນຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງທາງການເມືອງ ກ່ຽວກັບການຮັບຮູ້ຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງດິນແດນເຫຼົ່ານີ້ ທຸກໆຄົນຕ່າງກໍກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າເຫັນດີທີ່ຕ້ອງການຈ ະໃຫ້ຄວາມຮຸນແຮງດັ່ງກ່າວຍຸຕິລົງ ນາງນາເດັສດາ ຜູ້ທີ່ບໍ່ຂໍໃຫ້ເປີດເຜີຍນາມສະກຸນຂອງລາວ ກ່າວວ່າ ລາວບໍ່ເຫັນວ່າຜູ້ໃດໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນຄວາມຂັດແຍ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ ໂດຍນາງໄດ້ກ່າວກັບວີໂອເອເປັ ນພາສາລັດເຊຍວ່າ I have acquaintances friends and co-workers there she says my parents are there now ຂ້ອຍມີຄົນທີ່ລຶ້ງເຄີຍກັນ ໝູ່ເພື່ອນ ແລະເພື່ອນຮ່ວມງານຢູ່ທີ່ນັ້ນ ປັດຈຸບັນນີ້ ພໍ່ແມ່ຂອງຂ້ອຍກໍຢູ່ທີ່ນັ້ນ ເຫັນໄດ້ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າຂ້ອຍມີຄວາມກັງວົນ ເພາະວ່າສະຖາ ນະການຢູ່ທີ່ນັ້ນມັນບໍ່ດີເລີຍ ຂ້ອຍບໍ່ປາດຖະໜາໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າກາຍມາເປັນສັດຕູທີ່ຮ້າຍແຮງຂອງຂ້ອຍ ການລົງໂທດທາງດ້ານເສດຖະກິດອັນໃໝ່ຕໍ່ຣັດເຊຍໄດ້ຖືກກຳນົດຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ ຢູ່ນະທີ່ນັ້ນ ແມ່ນຍັງສ້າງຄວາມກັງວົນຕໍ່ເຫດການໃນອະນາຄົດ ແລະມີຄວາມຢ້ານວ່າສົງຄາມຂະໜາດໃຫຍ່ຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ອາລົມ ແລະຄວາມຮູ້ສຶກຂອງປະຊາຊົນຊາວຣັດເຊຍ ທິບສຸດາ ວີໂອເອ